سىلەرگە سالام. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ تاڭ ساداسى پروگراممىسى.

سالامەتلىكىم تاز دېگەندەك ياخشى ئەمەس زۇكام بولۇپ قاپتىمەن ئاۋازىم كۆڭۈلدىكىدەك چىقمىسا كۆڭلۈڭلارگە ئالمىغايسىلەر سىلەر ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلغىنىمدىن كۆپ خۇشالمەن مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار ئابدۇرسۇل ئابدۇرېيىم سۆيۈملۈك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ھازىر چاغانغا ئاز قالدى چاغان كېلىشنىڭ ئالدىدا ھاۋا سەل سوۋۇپ قېلىۋاتىدۇ

تەسىردىن بولدى دەپ قارايمەن ھەممىڭلارنىڭكى باھار بايرىمى يېتىپ كېلىش ئالدىدا سالامەتلىكىڭلارغا دىققەت قىلىشىڭلارنى ئۆزۈڭلارنى ئاسرىشىڭلارنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن سۆيۈملۈك radio anglag'uvchilar bugun ikki ming o'n to'rtinchi yili birinchi oyning yigirma to'rtinchi kuni juma بىزنىڭ سادىق رادىيو ئاڭلىغۇچىمىزدىن غۇلجا شەھەر شىنخۇا غەربىي يولى ئىلى ئوبلاستلىق پارتىيە مەكتەپ ئائىلىكلەر قورۇسىدا ئولتۇرۇشلۇق ئابدىجېلىل تۇرسۇن بىزنىڭكى پروگراممىلىرىمىزنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىمىزنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ سالامنامە دېگەن بىر پارچە خەت ئاستىدا بىر نەچچە شېئىرنى

تاڭ ساداسى پروگراممىسى ۋە باشقا پروگراممىلىرىمىزدا ئاڭلاتقاندىن كېيىن رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئارىسىدا بەلگىلىك ئىنكاس قوزغىدى ئابدۇراخمان سادىق ئاكا بۇ قېتىم ئۈلپەتچىلىك ھەققىدە ئويلىغانلىرىم ماۋزۇلۇق ماقالىسىنى ئەۋەتىپتۇ بىرلىكتە ھۇزۇرلانساق

ئىلى ۋادىسىدا ئەركىن ياشاپ ئۆزىنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى تۇرمۇشىنى بېيىتىۋاتقان بەخت تۇيغۇسىغا چۆمۈپ ئۆز ئىشلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقان بارلىق چوڭ كىچىك دوستلارغا ۋاكالىتەن سىلەرگە ئوتلۇق سالام يوللايمەن ئائىلە تاۋابىئاتىڭلار خىزمىتىڭلار سالامەتلىكىڭلار ياخشى كۆڭۈللۈك كېتىپ بارامدۇ سىلەرنىڭ ئون سەككىز سائەت ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان پروگرامماڭلار بىر بىرىدىن سەرخىل مەزمۇنى مول شەكلى ھەرخىل تۇرمۇشقا يېقىن ھەم ئۆزىنىڭ يېڭىچە جۇلاسى بىلەن قەلبىمىزنى زوقلاندۇرماقتا ئۇيغۇر تۇرمۇشىنىڭ نۇرغۇن بۇرجەكلىرىگە تۇتاشقان بۇ پروگراممىلار ئۆزىنىڭ مەنىۋى مېۋىسىنى ئايىماي تەقدىم ئەتمەكتە شۇڭا مەن پروگرامماڭلار ئىچىدىكى بىر قانچىسىگە ئاددىي بولسىمۇ ئايرىم ئايرىم شېئىرلىرىم ئارقىلىق مەدھىيە ئوقۇدۇم

سۈبھىدە تاڭلاردىن كەلگەندە سادا ئاڭلاشقا تۇتۇندۇم ئىخلاسىم بىلەن ھېكمەتلەر دېڭىزى چايقىدى مېنى ئويغاندى روھلاندى بۇ ئاجىز بەدەن ئېپ كېلىپ تۇرمۇشتىن سانسىز گۈللەرنى چاچتىڭلار ھىدىنى كۆڭۈللەر تامان نەپ ئالدى سەھەردە مىڭلارچە يۈرەك ئۆزىگە جۇغلىدى مەنىۋى دەرمان كۈلپەت قالغاننىڭ ئېچىلدى كۆڭلى yo'llardan ozg'onga mayak bo'ldinglar turmushdan bezor bo'p ro'yi so'lg'onga gul berib باغلارغا باشلاپ تۇردۇڭلار سەھەردە بۇلدۇقلاپ ئاققان بۇلاقدەك ھېچ ئۆكسۈپ قالمىسۇن زۇمرەت چەشمىلەر يەنىمۇ ئېچىلسۇن تۇرمۇش سىرلىرى بىزگە كېرىكى ھېكمەت ئۈنچىلەر جاھان ئەينىكى پروگراممىسىغا ئاپىرىپ جاھاننىڭ ھەممە يېرىگە بىلدۈردۈڭ ئاجايىپ ياتلار سىرىنى

كۈيلىرىڭ زەپ چەكتى يۈرەك تارىنى ئەللەيلەپ مۇڭلىرى قىلدى مەھلىيا ئېچىلدى شادلاندى باغرىمدىكى گۈل دەرماندىن تىرىلدى نىمجان ھەر گىياھ تېلىقىپ قالىدۇ كىشى ئاڭلىسا تېتىملىق لەتىپە يۇمۇرلىرىڭنى ھەم ئىخچام مېغىزلىق ھېكمەتلىرىڭ بار كىم ئۇنتار سەن بەرگەن ھۇزۇرلىرىڭنى تارقىسۇن مېلودىيە ئاھاڭلىرىڭ كۆپ بىز لەززەت تاپايلى ئالەمچە سەندىن يەنىمۇ گۈللەنگىن باراقسان بولۇپ كەتمىسۇن بۇ كۈيلەر ئانا ۋەتەندىن چۆچەك پروگراممىسىغا چۆچەكلەر دۇنياسى بالىلار قەلبى ياشنايدۇ سەبىيلەر ئۇندا شاد خۇرام ئىنتىلەر ئۇلارنىڭ كۆزى رادىيوغا بىر چۆچەك ئاڭلاشمۇ ئۇلارغا بايرام تەربىيە ھېكمىتى ئۇلارغا ئوزۇق كەلگۈسى نىشاننى پۈكەر دىلىغا سانسىز گۈل شىرنىسىنى يىغار ھەرىدەك

ئاپىرىن ئېيتىمەن دىكتورلارغا كۆپ تەگمىسۇن تىل دەيمەن تۇمار ئېسىڭلا ساقسىزلىق سىلەدىن تۇرسۇن يىراقتا بەختنىڭ بېغىدا يايراپ كېتىڭلا تۇرمۇش پروگراممىسىغا تۇرمۇشتىن تەرمىلە يىغىپ جاپادا سۇندۇڭلا خورۇتۇپ زېھنىڭلارنى كۆپ بەردىڭلا تېڭىرقاپ تۇرغانلارغا يول ئايىماي ھەر كۈنى مېھرىڭلارنى كۆپ تىكلەپتۇ ھاياتنىڭ مۇنارلىرىنى ئاڭلىدۇق پەھلىۋان ئوغۇل قىزىمىز يۆلىسەك نە ئارمان يىقىلغانلارنى يۈكسەلگەن ۋاقىتتا ئەگەر ئۆزۈمنى

مېغىزلىق تېتىملىق ھېكايە چاقلاردىن ئاڭلىتىپ ئېستېتىك ئوزۇق بەردىڭلار تەربىيەت ئېپ كەلدۇق تۇرمۇشتىن تولا قاغجىرغان كۆڭۈلگە گۈللەر تەردىڭلار ۋە بەزەن كۆپ پىشقان قەلەمكەشلەرنىڭ تىلىدىن نۇتۇقلار ئېلىپ كەلدىڭلار بىز كەبى ھەۋەسكار ئاددىي پىكىرداش ئاغزىغا ئىلىمدىن ھەسەل سالدىڭلار

بىزنىڭ پروگراممىلىرىمىزنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ خىزمەتلىرىمىزنى ماختاپ يازغان شېئىرىغا كۆپتىن كۆپ تەشەككۈر ئېيتىمەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەتراپىدا يۈز بېرىۋاتقان ئەھمىيەتلىك ئىشلارنى ۋە مۇھاكىمە خاراكتېرلىك مەسىلىلەرنى بىزگە داۋاملىق ئەۋەتىپ بېرىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن رەھمەت ئابدۇجېلىل تۇرسۇن ئاكا

بوغدا ئاتىغا.
تورغايلار چۇچۇلاپ تۇرغان سەھەردە، تۆكۈلۈپ شېرىن ھېس دېھقان تاغىغا. ئاستانە باغرىدىن ئۇرغۇغان سادا، دولقۇنلار ئەۋجىدە ئۈزەر يىراققا.
يۈرەككە تېگىدىن كېتىدۇ ئورناپ، باغلانغان ئىشتىياق تاڭ ساداسىغا.

بۇ پروگراممىغا قاتناشقان ياشلار ئىگىلىك تىكلەش ھەققىدە داڭلىق مۇتەخەسسىس ۋە كارخانىچىلاردىن كەسپىي تەربىيە ئالغاندىن باشقا يەنە ئامېرىكىغا بېرىپ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان خارۋارد جۇڭگو ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشالايدۇ بۈگۈنكى مۇخبىرلىرىمىز ھەرىكەتتە سەھىپىمىزدە مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئېمىرنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ پروگراممىز سائەت ئوندا تۇنجى قېتىم سائەت يىگىرمە بىردە تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ

ئەمەلىي دېلو مىسالى ۋە مۇخبىرىمىزنىڭ بۇ توغرىسىدا ئىشلىگەن زىيارىتىنى ئاڭلايمىز بۇ پروگراممىز ھەر كۈنى سائەت ئوندىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم سائەت ئون ئالتىدىن ئوتتۇزدا تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون بىردە ئۈزۈلمەس مېلودىيە پروگراممىسى بۇ پروگراممىز سائەت ئون يەتتىدە تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون ئىككىدە ئەدەبىي ئاڭلىتىش پروگراممىسى بۇ پروگراممىز سائەت يىگىرمە ئۈچتە تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ

ئەنۋەر بىلەن گۈلشەن بۇ ئازابلىق رېئاللىقنى قوبۇل قىلالارمۇ دىققىتىڭلار بۈگۈنكى رايو ژۇرنىلى پروگراممىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان قۇربان داۋۇت شاھىدىنىڭ ماڭا خۇش دەپ قويسىڭىز ناملىق ھېكايىسىدە بولسۇن بۇ پروگراممىز ھەر كۈنى سائەت ئون ئۈچتىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم سائەت يىگىرمە بىردىن ئوتتۇزدا تەكرار ئاڭلىتىلىدۇ soat 14-dən soat 15-gəcə gündəlik xəbərlər və dünyağa nəzər proqramımız verildi. Bu proqramımız saat 19-da təkrarlandı.

بۇنداق كىشىلەر خۇددى قاسىم سىدىقنىڭ قىينىلىپ كەتمەننى چاپسام birsi yo'q پاتسا ھارۋام تەستە تاتسام birsi yo'q ئۇخلىماي to'ponni ئاتسام birsi yo'q چەشلىسەم شۇنداقلا تەييارىمغا دوست degan she'ri uning dalili

ئىككى دوست قول بەرگەندىن تارتىپ ئىككى دوست ئارىسىدا سېنىڭ مېنىڭ دېيىشمەيدۇ مەڭگۈ بىر بىرىگە سادىق بولۇپ جاپادىمۇ راھەتتىمۇ بىرگە ئۆتۈپ ئۆزئارا يار يۆلەك بولۇپ بىر بىرىگە خىيانەت قىلماي شەخسىي مەخپىيەتلىكىنى ساقلاپ ئوتقا كىرسە تەڭ كىرىپ سۇغا كىرسە تەڭ سەكرەپ

دېمەك ئۈلپەتچىلىكتە دوستى پېشكەللىككە ئۇچرىسا دوستىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇشىدىن خەۋەر ئېلىش بالىلىرىغا ئۆز بالىسىدەك قاراش ۋە كۆڭۈل بۆلۈش دوستلۇق مۇناسىۋەتتە لەۋزىدە تۇرۇش ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىش لەۋزىدە تۇرۇش دېگىنىمىز

ئەمدى چوڭ بولدۇم. مەن سىزنى يېتىلىۋالاي. دادا، قولىڭىزنى ماڭا بېرىڭ. يولدا ماشىنا كۆپ. مەن ئۆتكۈزۈپ قوياي.
كىچىك ۋاقتىمدا خەت يېزىشنى سىز ماڭا ئۆگەتكەنتىڭىز، ئاپا. كېلىڭە، مەن سىزگە كومپيۇتېردا خەت بېسىشنى ئۆگىتىپ قوياي. كىچىگىمدە سىز دائىم ماڭا ھەمراھ بولاتتىڭىز ئەمدى چوڭ بولدۇم مەن سىزگە ھەمراھ بولاي ئاپا تاماقتىن كېيىن كوچىدا بىردەم سەيلە قىلايلى-يا سالامەتلىككە پايدىلىق ئاتا-ئانىلارغا مەڭگۈ ۋاپادار بولايلى دوستۇم ئەگەر سىزگە ئەيدىز كېسىلى يۇقۇپ قالغان بولسا، جىددىيلەشمەڭ. سىزگە ياردەم بەرگۈچىلەر ھەر ۋاقىت تەييار. داۋالاشقا ئاكتىپ ماسلىشىڭ. ئۈمىدۋار بولۇڭ. ھەممىمىز ھاياتىمىزنى قەدىرلەيلى.